۽ ۽ اي ڏسندڙ! جڏهن سج اڀري، تڏهن ڏسندين ته اس سندن غار کان سڄي پاسي لڙندي آهي، ۽ جڏهن لهي، تڏهن سندن کٻي پاسي مڙندي آهي، ۽ اهي ان غار جي ويڪرائيء ۾ آهن. اها الله جي نشانين مان آهي، جنهن کي الله هدايت ڪري سو هدايت وارو آهي. ۽ جنهن کي ڀُلائي ان لاء ڪو به دوست واٽ ڏيکاريندڙ نه لهندين.